ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ ໃນອະດີດເວລາທີ່ຜ່ານມາ ອາຫານທະເລໄທທີ່ເຂົ້າໄປຍັງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຖືກຕ້ອງຫ້າມ ຄື ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ ແຕ່ໂດຍການມີເຈລະຈາກັນ ເວົ້າວ່າກັນ ມີການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈກັນແລ້ວ ອາຫານໄທ ຄືອາຫານທະເລ ຖືກປ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນລາວ ໂດຍຕ້ອງມີໜັງສືອັນຖືກຕ້ອງ ແຕ່ສຳລັບເວລານີ້ ປາກົດວ່າອາຫ ານທະເລໄທທີ່ເຂົ້າໄປຍັງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ເລີ່ມມີຊີວິດຊີວາຂຶ້ນແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນລາຍງານຈາກສຳນັກການສົ່ງເສີມກ ານຄ້າໃນຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ນະກຸງວຽງຈັນເນາະ ກະແຈ້ງເຖິງຜົນການສຳຫຼວດຕະຫຼາດອອນລາຍອາຫານທະເລ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ແລະ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ການບໍລິໂພກອາຫານທະເລຂອງປະເທດໄທທາງອອນລາຍນີ້ນະ ມີຫຼາຍຂຶ້ນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຂົາເຈົ້າເຮັດແບບໃດ ເຂົາເຈົ້າອັນ ຕິດຕໍ່ມາທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອອນລາຍນີ້ ສັ່ງເອົາກຸ້ງເອົາປູເອົາປາ ແລ້ວກະແປວ່າເອົາຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປເມືອງລາວບໍ ຫຼືວ່າມັນແມ່ນຄົນທຳມະດາສາມັນ ຄົວເຮືອນຕ່າງໆນີ້ສັ່ງມາທາງອອນລາຍ ແລະ ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເຮັດຈັ່ງໃດເອົາໄປ ອ່າ ລະຫວ່າງທີ່ຜ່ານມານະ ກະໄດ້ເຄີຍລາຍງານໃຫ້ໄດ້ຊາບເນາະວ່າ

ໂອ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນທີ່ວ່າ ແບບທີ່ວ່າເຮົາເຂົ້າໄປຮ້ານກ໋ວຍຕຽວ ຫຼືວ່າຮ້ານເຝີ ຫຼືຮ້ານຕຳໝາກຫຸ່ງ ສັ່ງເອົາຈານໜຶ່ງສອງຈານຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ ອາ ຂັ້ນບໍລິສັດວ່າຊັ້ນຕົວະ ສັ່ງໄປຂ້າມປະເທດເນ າະ ແມ່ນ ຕອນຮູບແບບເກົ່າໆນີ້ ຄືຂ້າມມາຊື້ເອົາໄປກິນນີ້ ມັນ ມັນກະ ກະໝົດຍຸກໝົດສະໄໝແລ້ວນະ ຊ່ວງໂຄວິດ-19 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະຄືຮູບແບບການຄ້າຂາຍທຸກຢ່າງ ມັນ ມັນປ່ຽນໄປເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບທ່ານເວົ້າວ່ າຊິມີການຈັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນວ່າຕະຫຼາດນັດບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດກະຢ່ານີ້ ແມ່ນວ່າທາງການໄທຊິໄປຈັດຢູ່ຝັ່ງລາວພຸ້ນແມ່ນບໍ່ນີ້ ແມ່ນ ກໍຄືກຽມການທີ່ຈະຈັດຢູ່ຝັ່ງລາວ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບພີ່ນ້ອງຊາວ ລາວເນາະວ່າ ອາຫານທະເລມາຈາກໄທນີ້ ນອກຈາກຄົນໄທທີ່ບໍລິໂພກໃນປະເທດແລ້ວນີ້ ທີ່ສົ່ງມານີ້ກະເປັນ ອາຫານທະເລທີ່ມີຄວາມປອດໄພຄືກັນ ປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ປອດຈາກເຊື້ອຕ່າງໆ ຈັ່ງພວກນີ້ເ ນາະ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ອາຫານທະເລໃນລາວນີ້ ທີ່ວ່າບໍລິໂພກກັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊິແມ່ນແຕ່ຂອງມາຈາກປະເທດໄທ ມັນມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມກໍມີ ລະກະບາງທີອາດຈະມາຈາກປະເທດຂະເໝນຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ ວໃນລະຫວ່າງສາມປະເທດນີ້ ໃນການແຂ່ງຂັນອາຫານທະເລກັນນີ້ ປະເທດໄທຢືນຢູ່ໃນລະດັບໃດ ເນາະ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ເຄີຍລົມຫຼາຍໆຄົນເນາະ ໂດຍສະເພາະຊາວລາວຢູ່ ຢູ່ ທີ່ເຄີຍມາຝັ່ງປະເທດໄທ ນີ້ເນາະ ຖ້າເປັນວຽງຈັນນີ້ ເປັນວຽງຈັນ ຫຼືວ່າແຂວງບໍລິຄຳໄຊທີ່ຕິດຊາຍແດນດ້ານນີ້ເນາະ ຈະເປັນອາຫານທະເລຈາກໄທ ແຕ່ວ່າເຂດທີ່ຕິດກັບທາງ ທາງຫວຽດນາມ ກໍຂອງຫວຽດ ອາ ເປັນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເນາະ ແປວ່າຂຶ້ນກັບຊາຍແດນ ຕິດກັບບ່ອນໃດກໍແປວ່າບ່ອນຫັ້ນຂາຍດີ ສັ່ງເອົາມາຂາຍ ຫຼືວ່າກິນຂອງປະເທດທີ່ວ່າຕິດກັບຊາຍແດນນັ້ນຫຼາຍວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວປະເທດໄທມັນກໍຕິດກັບຝັ່ງລາວນີ້ ມັນກໍພຸ້ນນະ ຕັ້ງແຕ່ຊຽງແສນພຸ້ນ ຈົນຈຳອັດຕະປືພຸ້ນ ກໍແປວ່າຂາຍດັກຂາຍດີຕົວະນີ້ນະ ຖ້າຕິດຊາຍແດນດ້ານ ດ້ານປະເທດໄທເນາະ ໄລ່ມາຕັ້ງແຕ່ພຸ້ນລະ ຊຽງແສນຈົນຮອດອຸບົນ ມຸກດາຫານພຸ້ນລະເນາະ SBS ລ າວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື